ຖ້າຜູ້ໃດທຸກເພາະໂສກເສົ້າ ເຫງົາ ແລະ ວຸ່ນວາຍ ຖ້າຫາກຢາກຫາຍ ຫັນມາຟັງລາຍການ ສະຕິມາປັນຍາເກີດ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນວິທີແກ້ທຸກ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆທ່ານໄດ້ ພ້ອມທັງແຜ່ຄວາມສຸກໃຫ້ໂຕເອງ ແ ລະ ສັງຄົມອີກດ້ວຍ ສຸດສູສັງ ລະພະເຕ ປັນຍັງ ຟັງດ້ວຍດີ ຍ່ອມຈະເກີດປັນຍາ ເຊີນຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ສະຕິມາປັນຍາເກີດ ອັນສິນທານພາວະນາຢ່າໄດ້ລະ ອຸດສາຫະສືບສ້າງທາງສະຫວັນ ຄົງຈະເຖິງນິ ບພານບໍ່ນານວັນ ກະເສມສັນແສນສຸກພົ້ນທຸກໄພ ອັນຄວາມດີທີ່ປະກອບໄວ້ດີແລ້ວ ດັ່ງດວງແກ້ວສ່ອງສະຫວ່າງຢູ່ກາງຫີນ ແມ້ສີລາແຫຼກລະລາຍກາຍເປັນດິນ ມະນີນິນກໍຍັງຢູ່ຄູ່ໂລກາ ອັນຄວາມຊົ່ວແມ້ໂຕຕາຍ ທຳລາຍຂັນ ໂລກຈະບັນລືທົ່ວຊົ່ວໜັກໜາ ເຮັດຢ່າງໃດກໍບໍ່ສິ້ນຄົນນິນທາ ອະນິດຈາເຮົານໍເຮັດເອົາເອງ ກໍຂໍຈະເລີນສຸກຈະເລີນທຳມາຍັງສັດທາສາທຸຊົນອອກຕົນຍາດໂຍມ ທັງໃກ້ທັງໄກ ທີ່ຕິດຕາມລາຍການ ສະຕິມາປັນຍາເກີດ ທີ່ຄື້ນ ອ່າ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ 95 FM 95 ອ່າ ນະ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເປັນປະຈຳ ວັນນີ້ອາດຕະມາພາບນະ ອ່າ ພະແກ້ວພະຈັນ ວັດປ່າດົງໝາກຄາຍ ຫຼື ວັດປ່າສະພັງພົມ ດົງໝາກຄາຍ ກໍໄດ້ມາອອກລາ ຍການ ອ່າ ເຊັ່ນເຄີຍ ເຊິ່ງກະເປັນທຸກມື້ວັນສຸກນະ ແລ້ວປົກກະຕິແລ້ວ ທຸກວັນສຸກນີ້ກໍຈະມີພະອາຈານຮຸ່ມເພັງມາເປັນຄູ່ກັນ ແຕ່ວ່າ ຫາກມື້ໃດສະດວກ ກໍໄດ້ມາຈັດລາຍການຮ່ວມກັນ ຫາກມື້ໃດບໍ່ສະດວກ ຕ່າງຄົ ນຕ່າງໜ້າທີ່ຕ່າງພາລະ ກໍ ອ່າ ມອບໝາຍ ຫຼື ອ່າ ໃຫ້ອົງອື່ນທີ່ສາມາດທຳໜ້າທີ່ໄດ້ມາອອກລາຍການແທນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ມື້ນີ້ຈະ ອ່າ ມາແລ້ວກໍຈະໄດ້ເອົາທຳມະມາ ເວົ້າມາກ່າວສູ່ບັນດາອອກຕົນຍາດໂຍມ ໄດ້ຟັງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຂໍ້ຄິດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົານັ້ນເປັນຜູ້ບໍ່ຫຼົງທາງ ເພື່ອໃຫ້ເຮົານັ້ນເປັນຜູ້ບໍ່ປະໝາດ ເພາະເຮົາໄດ້ຍິນຢູ່ສະເໝີວ່າ ຄວາມປະໝາດເປັນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມປະໝາດໃນຊີ ວິດ ຄວາມປະໝາດໃນການຫຼິ້ນກິນ ບໍ່ວ່າຄວາມປະໝາດໃນການເຮັດການກະທຳສິ່ງຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະກໍຄືປະໝາດໃນການຫຼິ້ນກິນນອນທັງຫຼາຍ ໃນການດຳເນີນຊີວິດນັ້ນເອງ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຈຶ່ງຢາກເອົາທຳ ມະທີ່ເປັນກ່ຽວກັບການດຳເນີນຊີວິດວ່າ ຊີວິດທີ່ເຮົາເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ເຮົາຄວນຈະຕັ້ງຈຸດມຸ່ງໝາຍໄວ້ຢ່າງໃດ ຄື ຢ່າງນ້ອຍເນາະ ເຮົາເກີດມາໃນໂລກນີ້ນີ້ ຄື ຄືພະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຄວນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດໃນ 3 ຢ່າງເນາະ 1 ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ 2 ປະໂຫຍດໃນ ໃນຂັ້ນທີ່ເລີຍຕາເຫັນ ຫຼື ຂັ້ນທີ່ເບື້ອງໜ້າເນາະ ແລ້ວກະ 3 ປະໂຫຍດຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ແຕ່ວ່າຂໍສະຫຼຸບວ່າ ຂໍເອົາ 1 ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ 2 ປະໂຫຍດໃນເບື້ອງໜ້ າກໍແລ້ວກັນເນາະ ປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ ຄືປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອອກຕົນໂຍມເຮົາເກີດຂຶ້ນມາໃນ ໃນໂລກໃບນີ້ ໃນໂລກອັນນີ້ນີ້ ຢ່າງນ້ອຍນີ້ ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາຕ້ອງໄດ້ ແລ້ວປະໂຫຍດໃນປັດຈຸ ບັນນີ້ຄືຫຍັງ ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຄືໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກນີ້ ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງຈຸດມຸ່ງໝາຍຊີວິດໄວ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍກໍຕ້ອງຂໍໃຫ້ມີອາຊີບການງານທີ່ດີ ມີໜ້າທີ່ການງານທີ່ລ້ຽງຊີວິດໄດ້ ແລ້ວກະ ມີ ສາມາດສ້າງຖານະຄອບຄົວ ການເປັນຢູ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຮືອນເປັນຊານ ດິນດອນຕອນຫຍ້າ ຫຼື ໄຮ່ນາຮົ້ວສວນຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດຕັ້ງຕົນຕັ້ງໂຕ ໃຫ້ສາມາດບໍ່ເປັນພາລະຂອງຜູ້ອື່ນ ໂດຍສະເພາະລູກເຕົ້າທີ່ພໍ່ ແມ່ລ້ຽງມາແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ປະການທີໜຶ່ງວ່າ ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ວ່າການທີ່ເຮົາຈະໄດ້ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ ມັນ ເຮົາກໍຕ້ອງມີ ມີຫຼັກ ຢ່າງໜ້ອຍກໍສົມມຸດວ່າເຮົາເອົາ ຫຼັກທຳ ມີຫຼາຍໆຫຼັກທຳ ແຕ່ວ່າຂໍເອົາເວົ້າຫຼັກທຳຂໍ້ໜຶ່ງວ່າ ຢ່າງນ້ອຍເຂົາຂໍໃຫ້ເອົາຫຼັກທຳມາໃຊ້ ຖ້າເຮົາຢາກເປັນຜູ້ມີຖານະເງິນທອງ ຢາກມີໂພຄະຊັບສົມບັດ ມັ່ງມີສີສຸກ ຫຼື ໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ນັ້ນກໍ ຄືວ່າ 1 ເນາະ ເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນດຸໝັ່ນຂະຫຍັນຫາ ຄືອຸດຖານະສຳປະທາ ອັນນີ້ອອກຕົນໂຍມອາດຈະກໍພໍໄດ້ຍິນຢູ່ເລື້ອຍ ຫຼັກທຳເນາະ ຄືຫົວໃຈເສດຖີນັ້ນເອງ ຄືວ່າການທີ່ເຮົາຈະໄດ້ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ ຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ເຮົາເກີດຂຶ້ນມາ ຢ່າງໜ້ອຍຂໍ້ທີ 1 ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ ໃຫ້ໄດ້ທັງ 2 ຢ່າງນັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ຂໍໃຫ້ມີຫຼັກວ່າ 1 ຕ້ອງມີອຸດຖານະປະ ສຳປະທາ ຄືມີຄວາມເຖິງພ້ອມ ເຖິງຄວາມດຸໝັ່ນໃນການ ເຮັດວຽກ ເຮັດໄຮ່ໄຖນາ ເຮັດໜ້າທີ່ ເຮັດວຽກງານຕ່າງໆ ດ້ວຍການໜັກເອົາເບົາສູ້ ເປັນຄົນຕື່ນເດິກລຸກເຊົ້າ ເປັນຄົນບໍ່ກຽດບໍ່ຄ້ານ ເປັນຄົນທີ່ມັກຊ່າງສັງເກດ ອັນໃດເພິ່ນຄ້າເພິ່ນຂາຍ ເພິ່ນໄດ້ຈະເລີນຫາ ເງິນຫາທອງໄດ້ ຢ່າງເຊັ່ນ ເຮົາໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ ອ່າ ເພິ່ນຄ້າຂາຍຫຍັງ ເພິ່ນເຮັດຫຍັງ ເພິ່ນບໍລິການຈັ່ງໃດ ອ່າ ເພິ່ນການ ເພິ່ນມີການຈັດສັນ ຂອງກິນຂອງຂາຍແບບໃດ ເພິ່ນການເວົ້າການວ່າ ເພິ່ນຕ້ອນ ຮັບແຂກຮັບຄົນເດ້ ເພິ່ນເວົ້າຈາປາໄສນຳແຂກນຳຄົນແບບໃດເນາະ ອັນນີ້ເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຫຼັກທຳຂໍ້ນີ້ ໃນການທີ່ຈະເຮັດວຽກງານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການທີ່ຈະເປັນຜູ້ມີໂພຄະຊັບໄດ້ ຕ້ອງເຖິງພ້ອມ ດ້ວຍຄວາມດຸໝັ່ນ ຫາກເຮົາປາສະຈາກເຖິງຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນແລ້ວ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດໆນະ ກໍມີໂອກາດຈະເລີນໄດ້ຍາກ ໂອກາດທີ່ຈະຕົກຕ່ຳນີ້ມີສູງ ເພາະຄວາມກຽດຄ້ານນີ້ບໍ່ເຄີຍທຳໃຫ້ຜູ້ໃດລວຍ ບໍ່ເຄີ ຍທຳໃຫ້ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດມັ່ງມີສີສຸກ ບໍ່ເຄີຍທຳໃຫ້ຜູ້ໃດໄດ້ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍ ມີແຕ່ທຳໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ກຽດຄ້ານ ຕົກຕ່ຳອັບຈົນ ຊີວິດບໍ່ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ອ້າວ ບັດນີ້ໂຍມລອງພິຈາລະນາເບິ່ງ ຂະໜາດມົດແມງ ແດງ ມົດຕົວແດງແມງຕົວນ້ອຍ ຕົວນ້ອຍໆນີ້ ເຂົາຍັງຮູ້ຈັກທຳມາຫາກິນເນາະ ສົມມຸດວ່າ ເອີ ເຜິ້ງຈັ່ງຊີ້ນະ ຕື່ນເຊົ້າມາກໍໄປຫາເກສອນດອກໄມ້ມາ ໄປຫາຫັ້ນຫານີ້ ເພື່ອຈະມາກໍ່ເຮືອນຮັງ ມາລ້ຽງລູກນ້ອຍຢູ່ໃ ນຮັງເຜິ້ງນັ້ນ ນົກພໍແຈ້ງມາກໍບິນໄປສູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອໄປຫາບົ້ງຫາແມງນະ ຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົວເອງ ຫາຢູ່ຫາກິນຫັ້ນແຫຼະ ຫຼື ມາລ້ຽງລູກນ້ອຍ ຫາປູຫາປາ ຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ຫາກວ່າຊີວິດຄົນເຮົາເກີດຂຶ້ນມ າແລ້ວ ເປັນຄົນບໍ່ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ອ້າງວ່າສວຍເກີນໄປ ອ້າງວ່າຮ້ອນເກີນໄປ ອ້າງວ່າໜາວເກີນໄປ ອ້າງວ່າອີ່ມເກີນໄປ ອ້າງວ່າຄ່ຳເກີນໄປ ອ້າງວ່າມືດເກີນໄປ ໂອກາດທີ່ເຮົາຈະຈະເລີນກ້າວໜ້ານີ້ ໄດ້ຍາກ ອ່າ ສົມມຸດວ່າເປັນຊາວໄຮ່ຊາວນາກະອ້າງນະ ອ້າງວ່າຮ້ອນ ອ້າງວ່າໜາວນະ ການເຮັດໄຮ່ໄຖນາກະບໍ່ທັນເພິ່ນ ຫາກເຮົາເປັນຄູເປັນອາຈານ ຖ້າເຮົາເປັນຄົນບໍ່ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ການຈະໄປ ສິດໄປສອນ ການຈະຫາຄວາມຮູ້ໄປຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ລູກສິດລູກຫາ ກໍຄົງບໍ່ທັນເພິ່ນ ການເປັນນັກຮຽນຈະຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫາກເຮົາບໍ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນໃນການຊອກຫາຄວາມຮູ້ ໃນການ ອ່ານ ການຄິດ ການຂຽນ ຄວາມຮູ້ເຮົາກໍຢູ່ຄືເກົ່າ ມື້ໃດກະໄດ້ແຕ່ຫຼິ້ນເກມ ມື້ໃດກະໄດ້ຫຼິ້ນແຕ່ມືຖື ຊ່ວງເວລາໃດວ່າງກະກົດແຕ່ມືຖື ຈະອ່ານປຶ້ມອ່ານ

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ຢາກຈະເປັນຜູ້ມີໂພຄະຊັບ ໃນເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງນ້ອຍຂໍ້ທີໜຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມດຸໝັ່ນ ຂະຫຍັນຂັນແຂງ ບໍ່ກຽດບໍ່ຄ້ານ ໜັກເອົາເບົາສູ້ ເຮົາຈະເຫັນຄົນປະເທດໃກ້ຄຽງ ມາອາໄສຢູ່ບ້ານເຮົາ ເອົາຕົວຢ່າງ ຈະເປັນຄົນມາຈາກ ສປປ ຈີນກໍດີ ຫຼື ສສ ຫວຽດນາມກໍດີ ເພິ່ນມາເພິ່ນເນາະ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນກິນຫຼາຍຄືຄົນບ້ານເຮົາ ອັນບ້ານເຮົານີ້ປີໃໝ່ຫຍັງກໍກິນ ປີໃໝ່ສາກົນກໍກິນ ປີໃໝ່ຈີນກໍ ກິນ ປີໃໝ່ຫວຽດກໍກິນ ປີໃໝ່ລາວແຮ່ງຄັກ ນອກຈາກປີໃໝ່ຕ່າງໆແລ້ວ ຍັງມີວັນເກີດ ຍັງມີວັນສຸກວັນເສົາ ວັນຕ່າງໆ ສຸດທ້າຍກໍເດືອດຮ້ອນແຫຼະ ມີເງິນກໍບໍ່ຢູ່ ລາຍຈ່າຍມັນຫຼາຍ ຟຸມເຟືອຍ ເພິ່ນມາເພິ່ນມາຫາບນ້ຳ ຂາຍບໍ ມາຫາບຫຍັງຂາຍຕາມຖະໜົນທາງ ໃສ່ລົດຈັກລົດຖີບລົດໃຫຍ່ ເລາະໄປຂາຍຕາມໝູ່ບ້ານນັ້ນ ລາຍໄປຂາຍຕາມໝູ່ບ້ານນີ້ ສຸດທ້າຍກໍມີເງິນມີທອງ ຕັ້ງເຫຍົ້າຕັ້ງເຮືອນ ເພາະເພິ່ນບໍ່ກິນຫຼາຍ ແລ້ວເປັນຄົ ນດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ໜັກເອົາເບົາສູ້ຫັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມຍາກຈົນ ບໍ່ມີຄວາມຍາກຈົນຢູ່ໃນກຸ່ມໝູ່ຄົນທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນ ຫຼືບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມຍາກຈົນໃນໝູ່ຄົນທີ່ບໍ່ກຽດຄ້ານ ແຕ່ຈະມີຄວາມຍາກຈົນໃນກຸ່ມຄົນ ຫຼື ໝູ່ຄົນທີ່ ມີຄວາມກຽດຄ້ານ ຖ້າເຮົາເປັນຄົນດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ບໍ່ອຶດບ່ອນສ້າງຢູ່ທຳກິນ ບ້ານເຮົາດິນດອນຕອນຫຍ້າ ໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ ບໍ່ມີເປັນຂອງໂຕເອງກໍໄປເຊົ່າເອົາ ແລ້ວກໍແລກປ່ຽນກັນເຮັດໄຮ່ໄຖນາ ປູກໝ າກແຕງໝາກບວບ ປູກເຂົ້າໂພດສາລີ ສົ່ງອອກຕະຫຼາດຂາຍ ໝາກເຜັດໝາກພິກໝາກເຂືອ ປອດສານພິດ ໂອຍເນາະ ນ້ຳກໍອຸດົມສົມບູນ ເຂດບ້ານເກີນເຮົາໄປເນາະ ປະແຕ່ສ່ວນຫຼາຍ ປະດິນວາງໄວ້ຊື່ໆເນາະ ເຮົາບໍ່ເຮັດ ຄະນະໄປເຮັດການກະເສດໝູນວຽນ ສຶກສາການກະເສດໄດ້ ມີບ່ອນຢູ່ບ່ອນກິນ ມີບ່ອນເຮັດ ເມື່ອເຮົາເຮັດແລ້ວເງິນກໍເຂົ້າກະເປົາ ຢ່າງເຊັ່ນ ໜ້າໜາວຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮົາມີດິນຢູ່ເຮືອນຢູ່ຊານນີ້ມັນພໍປູ ກໄດ້ ບາງພວກບາງທ່ານບາງຄົນ ໂອຍອາຈານ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີດິນໄດ໋ເນາະ ເຮືອນຢູ່ຂ້ານ້ອຍປູກຢູ່ນະ ມັນບໍ່ມີດິນເນາະພໍຈະປູກ ຂໍໃຫ້ມີແສງແດດ ເອົາແຕ່ຍອມນ້ອຍໆກະໄດ້ ເອົາແຕ່ຍອມ

ປູກຜັກສະຫຼັດ ປູກຜັກກາດນີ້ຍັງກິນໄດ້ນະ ປູກຜັກບົ່ວນີ້ນະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີດິນ ຫຼືວ່າເຮົາເຮັດຮ້ານນ້ອຍໆຂຶ້ນມາແຄມຮົ້ວຫັ້ນ ເຮັດຈັກສາມສີ່ຊັ້ນນະ ອັນຊັ້ນຫ່າງໃຫ້ແດດກະຈາຍ ຍັງສາມາດປູກຜັກໄດ້ກິນໄດ້ ຜັ ກບົ່ວ ຜັກທຽມບໍ ຫຼືບາງຄົນທີ່ມີເດີ່ນກໍປູກ ອັນນ່າ ຫົວສິງໄຄບໍ ມີຫຍັງ ໝາກຂ່າໝາກຂີງ ຕາມ ອ່າ ຮົ້ວ ຕາມສວນ ຕາມບໍລິເວນດິນບ້ານຢູ່ນະ ບໍ່ຈຳເປັນ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປຊື້ ມັນກໍເປັນການປະຢັດໄປ ແລ້ວກໍເປັນນີ້ ໄດ້ຊື່ວ່ າໃຊ້ດິນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ເປັນຄົນມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ນະພໍ່ແມ່ຍາດໂຍມ ເຮົາກໍຈະສາມາດສ້າງຖານະຄອບຄົວກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງຢູ່ກັບທີ່ ເໝືອນກັບຄົນບ້ານເພິ່ນມາຢູ່ບ້ານເຮົາ ມາບໍ່ ມີຫຍັງ ດິນດອນຕອນຫຍ້າ ຫາບຫັ້ນຫາບນີ້ຂາຍ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍມີລົດຂີ່ ມີເຮືອນຢູ່ ແຕ່ເຮົາຈະຄອຍເປັນເຈົ້າຂອງດິນຊື່ໆ ເຫັນເພິ່ນຫາບຂາຍກໍຫົວຂວັນເພິ່ນບໍ ເຫັນເພິ່ນຫາບຂາຍກໍຢູ່ຊື່ໆ ສຸດທ້າຍເຮົາກໍຢູ່ບ່ອນເ ກົ່າເນາະ ບໍ່ກ້າວໜ້າ ບາດນີ້ປະໂຫຍດອີ ອັນນ່າ ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຂໍ້ທີສອງ ກໍຄືວ່າ ນອກຈາກເຮົາດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ

ທີ່ເຮົາຫາມາໄດ້ແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ມັນຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ເປ່ເພໄປໂດຍງ່າຍ ເຮົາຢ່າງເຊັ່ນລົດນີ້ ສະເພາະພໍ່ແມ່ເຮົາທີ່ຟັງຢູ່ທາງບ້ານ ລົດຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ລົດຖີບ ລົດຈັກ ລົດໃຫຍ່ ລົດ Hyundai Isuzu Vigo Land Cruiser ເນາະ Prado ຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ແຫຼະ ເມື່ອເຮົາໄດ້ມາແລ້ວ ຫາເງິນຫາທອງ ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນໄດ້ມາແລ້ວ ຊື້ມາແລ້ວ ຊື້ລົດຊື້ລາ ຊື້ມືຖື ຊື້ເຮືອນຊື້ຊານຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ຫາກເຮົາປະຖິ້ມປ່ອຍປະ ອ່າ ຈອດໄວ້ແຄມທາງ ປະດຽວຈອດບໍ່ລະລາ ລົດຜູ້ອື່ນມາຕຳຊະ ເກີດການເປ່ເພ ຫຼືຂີ່ໄປແລ້ວ ເຮົາບໍ່ຮັກສົມຮັກສາ ບໍ່ອະນາມອກ ບໍ່ອະນາໄມ ປ່ອຍໃຫ້ມັນເປື້ອນຝຸ່ນ ມັນກໍເປ່ເພ ຂີ່ໄປແລ້ວກໍເອົາໄປຊົນຫັ້ນຊົນນີ້ ບໍ່ລະມັດລະວັງ ເກີດການ ອັນນ່າ ສີແຕກ ເກີດ ການແວ່ນຫັກ ເກີດການໄປຊົນ ໄປຊົນໄປບຸ້ມ ອາຕະມາເຫັນລົດບາງຄັນໃໝ່ໆ ຫາກໍອອກມາບໍ່ທັນຫຍັງໆ ໄປຊົນແລ້ວ

ຫຼືເປັນເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ປຸກໄດ້ແລ້ວກໍບໍ່ອະນາມອກນາໄມ ປ່ອຍໃຫ້ປວກຂຶ້ນ ຫຼືເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເປັນຖ້ວຍເປັນຊາມ ເປັນບ່ວງ ເປັນໂສ້ງເປັນເສື້ອ ໂທລະພາບ ຫາມາໄດ້ແລ້ວ ຊ້ຳບໍ່ເກັບຮັກສາ ຖິ້ ມໄວ້ຊະຊູຊະຊາຍ ປະດຽວກໍຍ່າງໄປມາຕຳແຕກ ຫຼືຄົນລັກໄປ ເສຍຫາຍ ທຳໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ ເປ່ເພ ໂດຍບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບເງິນທີ່ລົງທຶນໄປ ຊື້ໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຍາດໂຍມ ເມື່ອເຮົາຊື້ມາແລ້ວ ໄດ້ມາແລ້ວ ສິ່ງ ຂອງນັ້ນນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງເກັບມ້ຽນໃຫ້ດີ ບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດການເປ່ເພ ບໍ່ໃຫ້ມັນຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດ ເປັນໂທລະສັບ ເປັນເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ ເຮົາຕ້ອງເກັບມ້ຽນໃຫ້ດີ ເຮົາ ຕ້ອງເກັບມ້ຽນໃຫ້ດີ ບໍ່ໃຫ້ມັນຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ບໍ່ໄດ້ງານ ໂດຍສະເພາະເງິນຄຳກຳແກ້ວນີ້ ຫາໄດ້ມາແລ້ວເຮົາກໍເກັບມ້ຽນໃຫ້ດີ ບໍ່ຖືກ ບໍ່ໃຫ້ມັນຖືກໄຟໄໝ້ ບໍ່ຖືກມັນ ບໍ່ຖືກໃຫ້ໂຈນລັກ ບໍ່ທຳໃຫ້ຄົນອື່ນເອົາໄປໂ ດຍງ່າຍ ເຮົາຕ້ອງເກັບມ້ຽນໃຫ້ດີ ຫາມາໄດ້ແລ້ວ ເອົາວາງໄວ້ປະໄວ້ທົ່ວທີບ ເຂົາກໍລັກໄປແລ້ວ ເງິນຄຳກຳແກ້ວ ເພາະຄົນບໍ່ມີສິນມີທຳມັນຫຼາຍເດ້ ທຸກຄົນຢາກໄດ້ເງິນທັງນັ້ນ ຍົກເວັ້ນຄູບາອາຈານ ຜູ້ເພິ່ນໝົ ດກິເລດນະ ແຕ່ຕາບໃດຍັງເປັນປຸຖຸຊົນຢູ່ ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການເງິນມາໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຕ່າງແຕ່ຜູ້ໃດຈະຫາມາຖືກມາຜິດຫັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຫາມາໄດ້ແລ້ວ ສຳຄັນອີກປະການໜຶ່ງ ກໍຕ້ອງເກັບມ້ຽນໃຫ້ ດີ ຖ້າຫາກເກັບມ້ຽນບໍ່ດີ ໂສ້ງເສື້ອໃໝ່ໆກໍຖືກໄຟໄໝ້ ເປື້ອນຂີ້ຕະຂີ້ຕົມ ເກືອນ ເປື້ອນປູນ ດຽວໄປຊື້ໃໝ່ ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ຫາກໍສ້າງແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ປວກຂຶ້ນ ກໍເປ່ເພ ຫຼືວ່າ ບໍ່ຮັກສາຄວາມສະອາດ ມັນກະເປິເປື້ ອນ ລົດຍານພາຫະນະຂີ່ແລ້ວ ບໍ່ຮູ້ຈັກປັດມ້ຽນ ບໍ່ຮູ້ຈັກເກັບ ມັນກະເກົ່າ ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ປະດຽວກໍໄປຊອກໄປຊົນໄປຕຳກັບຜູ້ອື່ນ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຳມາສູ່ການສູນເສຍຊັບ ດັ່ງນັ້ນ ຍາດໂ ຍມ ປະການທີສອງ ການທີ່ເຮົາຈະໄດ້ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ນອກຈາກດຸໝັ່ນຂະຫຍັນຫາ ບໍ່ກຽດບໍ່ຄ້ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂພຄະຊັບ ໄດ້ເງິນໄດ້ທອງມາ ເມື່ອໄດ້ມາແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກເກັບມ້ຽນ ໂດຍສະເພ າະກໍອາໄສແມ່ອອກນະ ເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກເກັບກັບມ້ຽນ ພໍ່ອອກເປັນຜູ້ຫາເນາະ ແມ່ອອກຜູ້ຢູ່ເຮືອນກໍເປັນຜູ້ເກັບຜູ້ມ້ຽນ ຮູ້ຈັກ ເກັບເຂົ້າທີ່ເຂົ້າທາງ ຮູ້ຈັກເກັບມ້ຽນມັດປັດແຜ້ວ ສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ມາ ບໍ່ໃຫ້ມັນຕົກເຮ່ຍເສ ຍຫາຍໄປໂດຍງ່າຍ ປະການທີສາມ ການທີ່ຈະໄດ້ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄື ການຄົບໝູ່ທີ່ດີ ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າເຮົາຄົບໝູ່ບໍ່ດີ ຍາກເຕີບ ສົມມຸດວ່າບາງຜູ້ບາງທ່ານ ໄປຄົບໝູ່ເປັນນັກເລງອັນທ ະພານ ນັກເລງການພະນັນ ຫຼິ້ນເບ້ຍເຈຍໄພ້ ກິນເຫຼົ້າເມົາຢາ ຄ້າຢາບ້າ ຢາອີ ຝິ່ນ ກັນຊາ ເປັນນັກເລງຄ້າຂາຍມະນຸດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຍາກ ເພາະວ່າປະດຽວກໍຖືກຕຳຫຼວດຈັບແລ້ວຢູ່ໃນຄຸກ ປະດຽວຖືກເຂົາ ເຈົ້າໜີ້ ເ ຈົ້າພານຕາມລ້າງຕາມຜານກັນ ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຕັ້ງໃຈຫາຢູ່ຫາກິນຍາກ ແຕ່ລະມື້ມີແຕ່ກະພະວົງໜ້າພະວົງຫຼັງ ບຽດບຽນກັນເນາະ ຕາມແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນ ນັ້ນຄົບໝູ່ທີ່ບໍ່ດີ ໝູ່ກະຊວນໄປຫຼິ້ນໄພ້ ໄປກິນເຫຼົ້າເມົ າຢາ ກິນອີ່ມແລ້ວຕົບຕີກັນ ເກີດເປັນເລື່ອງເປັນລາວ ຂາດສະຕິເດ ຫຼື ກິນອີ່ມແລ້ວເກີດລົດຍານພາຫະນະ ເມົາແລ້ວຂັບໄປບໍ່ຮອດຈຸດມຸ່ງໝາຍປາຍທາງ ເກີດການເປ່ເພ ເກີດການເສຍຫາຍແກ່ວັດຖຸຕ່າງໆ ໂ ດຍສະເພາະລົດທີ່ເຮົາມີຢູ່ນະ ນັ້ນຄົບໝູ່ທີ່ບໍ່ດີນີ້ກໍເປັນມຸງຄຸນຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າຕັດໄວ້ວ່າໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການຄົບຄົນພານ ແຕ່ໃຫ້ຄົບຄົນດີ ເພາະຄົນພານນີ້ ມື້ໃດກໍຈະຊວນໄປຫາແຕ່ ອ່າ ມື້ນີ້ໄປກິນບ່ອນນັ້ນ ໄປ ດື່ມບ່ອນນັ້ນ ມື້ນີ້ໄປຫຼິ້ນບ່ອນນັ້ນ ໄປຫຼິ້ນບ່ອນນີ້ ມື້ນີ້ໄປຫາຕີໄກ່ ມື້ນີ້ຫາຕີເປັດ ມື້ນີ້ໄປຫາລັກບ່ອນນັ້ນ ຫາລັກບ່ອນນີ້ ຄົນພານບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຄິດຈະເຮັດວຽກເຮັດງານທີ່ຈະເປັນກິດຈະລັກສະນະນັ້ນ ນຶກຫາແຕ່ບ່ອນຫຼິ້ນ ບ່ອນ ກິນ ບ່ອນທ່ຽວ ບ່ອນມ່ວນ ບ່ອນຊື່ນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລ້ວໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈວ່າ ຂອງ ນັ້ນຈະຖືກ ຫຼື ບໍ່ຖືກ ຈະຜິດ ຫຼື ບໍ່ຜິດ ຂໍໄດ້ກິນໄດ້ເອົາ ໄດ້ຫົວໄດ້ມ່ວນໄດ້ຊື່ນເອົາ ເມື່ອເຮົາໄປຢູ່ໃກ້ຄົນພານແບບນັ້ນນະ ບັດດຽວເຂົ າພາກັນເກີດການທະເລາະວິວາດຕົບຕີກັນ ເຮົາກໍຈະພ່ວງໄປດ້ວຍ ວ່າເປັນໂຈນໄປດ້ວຍ ເຂົາໄປລັກຂອງເຂົາ ເຮົາໄປນຳເຂົາ ເຮົາບໍ່ໄດ້ລັກເອົາຈິງ ສຸດທ້າຍກໍກາຍເປັນຄົນຂີ້ລັກມັກຈົກ ຖືກຄະດີຟ້ອງຮ້ອ ງ ຕິດຄຸກຕິດຕະລາງເຊັ່ນກັນ ນີ້ຄືການຄົບໝູ່ທີ່ບໍ່ດີ ດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງໃຫ້ມີກັນລະຍານະມິດ ຄືຄົບໝູ່ທີ່ດີໆ ໝູ່ທີ່ດີກໍຄືໝູ່ທີ່ຮູ້ຈັກລະອາຍຊົ່ວກົວບາບ ມີສິນມີທຳ ຮູ້ຈັກເຄົາລົບພໍ່ແມ່ບິດາມານດາ ຮູ້ຈັກກາບໄຫວ້ ຮູ້ຈັກ ຄຸນພະ ພຸດພະທຳພະສົງ ຄຸນບ້ານຄຸນເມືອງ ຮູ້ຈັກທຳມາຫາກິນ ເຂົາຈະແນະນຳວ່າ ເອີ ຄ້າຂາຍແບບນັ້ນ ຄ້າຂາຍແບບນີ້ເນາະ ດ້ວຍອາຊີບສຸດຈະລິດ ປູກໜໍ່ໄມ້ເນາະ ປູກຜັກບົ້ງຂາຍເນາະ ແລ້ວກະວັນສິນວັນພະກະຊ ວນໄປຕັກບາດຢາດນ້ຳ ເຂົ້າວັດຟັງທຳ ບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ເດີ້ ເພິ່ນເຮັດບຸນແບບນັ້ນ ເພິ່ນເຮັດບຸນແບບນີ້ ເພິ່ນກໍຈະຊວນໄປ ນີ້ຄືຄົນກັນລະຍານະມິດທີ່ດີ ບ່ອນໃດດີໆ ທີ່ມັນຖືກສິນຖືກທຳ ບໍ່ຜິດກົດ ຜິດກົດໝາຍບ້ານເ ມືອງ ຜິດສິນລະທຳ ເພິ່ນກໍຈະຊວນກັນໄປ ເພິ່ນກໍຈະແນະນຳເຮົາໄປ ແຕ່ຖ້າໝູ່ບໍ່ດີກໍຈະກົງກັນຂ້າມນັ້ນທີ່ພາມາ ອ່າ ມື້ນີ້ມີດີດເປົ່າຢູ່ໃສກໍໄປບ່ອນນັ້ນ ຊວນໄປບ່ອນນັ້ນ ມື້ນີ້ມີບ່ອນຫຼິ້ນໄພ້ຢູ່ໃສກໍຊວນໄປບ່ອນນັ້ນ ມື້ ນີ້ມີບ່ອນຕີໄກ່ຢູ່ໃສກໍຊວນໄປບ່ອນນັ້ນ ອາດຕະມາ ຖ້າເຮົາມີຫຼັກທຳຂໍ້ທີ 3 ນີ້ ກໍຖືວ່າປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ປະການທີ 4 ຂໍ້ສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະທຳໃຫ້ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນເກີດຂຶ້ນນັ້ນແຕ່ ກໍຄືວ່າ ລ້ຽ ງຊີບພໍປະມານ ຮູ້ຈັກປະຢັດ ວ່າຊັ້ນສະ ພໍດີເຂົ້າກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ ຂອງພັກຂອງລັດນະ ນະໂຍບາຍຂອງພະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພິ່ນໄດ້ປະກາດອອກມາວ່າ ໃຫ້ຊ່ວຍກັນປະຢັດ ບໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ປະຊ າຊົນ ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ພໍ່ຄ້າປະຊາຊົນ ອ່າ ຜູ້ມີຕຳແໜ່ງສູງຂຶ້ນໄປລະດັບໃດກໍແລ້ວແຕ່ ໂດຍສະເພາະຜູ້ມີຕຳແໜ່ງສູງນະ ເພິ່ນວ່າຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງອັນດີເນາະ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ປະຢັດນີ້ ປະຢັດແບບໃດ ນະ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຕ້ອງຊ່ວຍກັນປະຢັດ ໄຟຟ້ານີ້ກໍລາຄາກໍແພງ ຈົ່ມວ່າແພງແລ້ວ ຖາມວ່າ ເຮົາໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍບໍ່ ແຕ່ລະມື້ເຮົາເປີດໄຟຖິ້ມໄວ້ ແຈ້ງແລ້ວປິດແລ້ວບໍ່ ອາດຕະມາເຫັນເຮືອນບາງຄົນແຈ້ງ ຍັງບໍ່ຍອມປິດ ນ້ຳເດ້ ເຮົາໃຊ້ຈ່າຍແບບໃດ ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍເກີນເຫດບໍ່ ເວລາລ້າງລົດນັ້ນລ້າງແບບໃດນະ ເວລາອາບນ້ຳນີ້ເອົາຄຸຕັກອາບບໍ່ ຫຼືວ່າ ອ່າ ໃຊ້ຈ່າຍນ້ຳແບບໃດນະ ເວລາຮັບປະທານອາຫານນີ້ ກິນຖິ້ມໆຂວ້າງໆບໍ່ນະ ກິນໝົດບໍ່ ຮັບປະທານໝົດບໍ່ ເວລາໄປຊື້ກໍດີ ຫຼື ເຮັດຢູ່ເຮົາຢູ່ເຮືອນກໍດີ ໂສ້ງເສື້ອເດ້ເນາະ ເຮົາຊື້ມາແລ້ວເຮົານຸ່ງໝົດຢູ່ ອັນຊຸດເສື້ອນະ ແຕ່ລະອາທິດແຕ່ລະເດືອນໄປຊື້ ຫຼື ປີໄປຊື້ນະ ບາງຜູ້ ບາງທ່ານນີ້ ໂອ້ຍ ຫຼາຍເຫຼືອເກີນ ຢູ່ຮອດຢູ່ເຮືອນນະບໍ່ມີຫຍັງ ຢູ່ຕູ້ນະມີແຕ່ໂສ້ງແຕ່ເສື້ອ ຈັກຊຸດແດງ ຈັກຊຸດຂຽວ ຈັກຊຸດເຫຼືອງ ອ່າ ສິ້ນລາວ ສິ້ນໝີ່ ສິ້ນໄໝ ສິ້ນທຳມະດາ ໂສ້ງລາວ ໂສ້ງໄທ ໂສ້ງຫວຽດ ເສື້ອກໍຈັກເສື້ ອລາວ ເສື້ອຈີນ ເສື້ອຊຸດໃດມີໝົດ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍນຸ່ງ ປະໄວ້ຊື່ ຍາມໃດໄປຍຸໄປແຍງ ແຕ່ຕົວເອງມີໂສ້ງຫຼາຍເສື້ອຫຼາຍ ຫຼື ເວລາໄປງານກໍນານໆໄປງານອອກ ງານດອງ ງານແຕ່ງ ງານແຕ່ງງານ ງານ ນານໆຈຶ່ງໄດ້ ໄປ ປານນັ້ນມີຕັ້ງສາມສີ່ຊຸດ ໃສ່ຊຸດນີ້ກໍວ່າຢ້ານມັນເຊີຍ ກໍວ່າຢ້ານເຂົາຕຳໜິ ວ່າໃສ່ງານກໍມີແຕ່ຊຸດດຽວນີ້ແຫຼະ ຊື້ມາປະໄວ້

ກິນສົ່ງທ້າຍ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27 28 ສົ່ງຫຍັງກະດອກກະເດ້ຍ ເມົາແອເມົາແອ່ນ ກິນແທ້ກິນວ່າ ກິນຫຼາຍໆແລ້ວຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບບໍ່ນະ ກິນສຸກໆດິບໆເກີນໄປ ກິນຫຼາຍເກີນໄປ ອ່າ ນ້ຳເມົາ ທຳລາຍສຸຂະພາບອີກ ເງິນກະ ສູນເສຍໄປ ສຸຂະພາບກະສູນເສຍໄປ ຖ້າເຮົາເອົາເງິນທີ່ເຮົາຟຸມເຟືອຍຫຼິ້ນກິນແຕ່ລະມື້ ໄປເຂົ້າຮ້ານນ້ອຍຮ້ານໃຫຍ່ ຊື້ ອ່າ ສິ່ງມຶນເມົາໝົດສີ່ລັງຫ້າລັງ ຫຼືປີໃໝ່ຄອບຄົວບາງຄົນໝົດຮອດສິບລັງ ຊື້ນ້ຳເມົາ ບາງ ຄົນຊາວລັງສາມສິບລັງ ຖ້າເຮົາເອົາເງິນຈຳນວນນັ້ນມາໂຮມກັນ ແຕ່ລະໝູ່ບ້ານໝູ່ບ້ານ ແຕ່ລະເຮືອນນີ້ ອາດຕະມາສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ ສ້າງໂຮງໝໍໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານທີ່ຫ່າງໄກນີ້ ໄດ້ຕັ້ງບັກຫຼາຍໆຫຼັງ ເຊັ່ນວ່າເຮົາປີໃໝ່ນະ ເຮົາກິນໝົດສິບລັງຈັ່ງຊີ້ ພໍລະ ປະຢັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ ປີໃໝ່ປີນີ້ເຮົາຂໍກິນແຕ່ສອງລັງພໍແລ້ວ ສາມລັງພໍແລ້ວ ພໍໄດ້ເປັນຢາວ່າຊັ້ນ ນອກຈາກ ນັ້ນທີ່ເຫຼືອນັ້ນ ປົກກະຕິກິນສິບລັງ ປີ ນີ້ກິນແຕ່ສາມລັງ ນ້ຳເມົານີ້ ອາຫານການກິນ ປົກກະຕິຊື້ມາຫຼາຍລ້ານ ຊື້ມາແຕ່ລ້ານດຽວພໍແລ້ວ ເຫຼືອນັ້ນເອົາໄປເຂົ້າເປັນກອງທຶນ ຫຼືວ່າເອົາໄປສ້າງໂຮງໝໍໂຮງຮຽນ ຊື້ໂຕະຊື້ຕັ່ງໃຫ້ຊາວຊົນນະບົດຜູ້ທຸກຍາ ກ ເຊິ່ງເປັນຊົນຊາດພີ່ນ້ອງຊາວລາວເໝືອນກັນ ເກີດແຜ່ນດິນລາວດ້ວຍກັນ ອາດຕະມາວ່າເປັນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນ ຊ່ວຍພາກລັດໂດຍໄວເນາະ ວ່າງສອງສາມມື້ນີ້ກະມີ ເອົ າແຕ່ໂຍມເພິ່ນໄປເອົາເຄື່ອງບໍລິຈາກນຳທາງວັດ ທາງວັດກະບໍລິຈາກນັ້ນຕາມກຳລັງແຮງ ເພາະວັດເຮົາກະຢູ່ນອກແດ່ ທາງວັດປ່າສະຫວັນ ດົງໝາກຄາຍ ຄັນບໍ່ຕັ້ງໃຈໄປກະບໍ່ຮອດເດ້ ຕ້ອງແວ່ທາງເຂົ້າຕ ະຫຼາດແຖວດົງໝາກຄາຍນີ້ ກະບໍລິຈາກເຄື່ອງຂະໜົມນົມເນີຍ ມາມ່າ ຫຍັງ ປາກະປ໋ອງທີ່ພໍຈະມີ ນຳເພິ່ນໄປທາງຫຼວງພະບາງແດ່ ໄປທາງສະຫວັນແດ່ ແມ່ອອກເພິ່ນເວົ້ານີ້ ທີ່ນຳມາເວົ້ານີ້ບໍ່ແມ່ນວ່າ ອ່າ ຊິເວົ້າ ວ່າຍົກຍ້ອງບໍ່ຫຍັງ ເວົ້າວ່າເຮັດວ່າ ການທີ່ເຮົາມີແລ້ວເຮົາແບ່ງປັນຜູ້ອື່ນ ມັນໄດ້ປະໂຫຍດແບບໃດ ແມ່ອອກເພິ່ນວ່າ ວ່າເພິ່ນເອົາໄປຊ່ວຍຢູ່ທາງໃຕ້ ທາງເຂດສາລະວັນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າບ້ານໃດ ລົດເຂົ້າບໍ່ເຖິງ ເ ພາະວ່າໝູ່ບ້ານອາດຈະຫ່າງໄກເນາະ ລົດນີ້ລົດທຳມະດາໄປບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໃຊ້ລົດທະຫານ ລົດທີ່ມີຄວາມແຮງສູງນະເຂົ້າໄປ ແລ້ວເພິ່ນວ່າເພິ່ນເອົາເຄື່ອງໄປບໍລິຈາກໃຫ້ກ່ອນນີ້ ເອົາຖົງປຶ້ມ ເອົາເຄື່ອງຂຽນປຶ້ ມໜັງສືນີ້ນະ ໄປໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ້ນນະ ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນນະ ໄຫ້ເອົາໂຕເລີຍ ໄດ້ຮັບຖົງປຶ້ມ ດີໃຈ ໄດ້ຖົງປຶ້ມນັ້ນມາແລ້ວມາກອດ ແລ້ວໄຫ້ຈົນສະອຶກສະອື້ນ ໄຫ້ແຮໄຫ້ວ່າ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຖົງປຶ້ມແລະໄຫ້ນະ ແມ່ອ ອກຜູ້ໄປແຈກເຄື່ອງກໍໄຫ້ນຳ ສົງສານ ແລະ ຝຣັ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄຫ້ ແລະ ໄປຖາມເດັກນ້ອຍນະ ຄົນລາວໄດ້ແປໃຫ້ຟັງຈາກເດັກນ້ອຍວ່າ ໃນຊີວິດທີ່ເກີດຂຶ້ນມານີ້ນະ ຕົວໂຍມ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ສິ່ງຂອງແບ ບນີ້ຈັກເທື່ອ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຖົງປຶ້ມງາມໆແບບນີ້ຈັກເທື່ອ ບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດຈະເອົາຂອງມາແຈກແບບນີ້ຈັກເທື່ອ ເຂົາໄດ້ຖົງປຶ້ມນັ້ນ ເຫັນນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈທີ່ໄດ້ຖົງປຶ້ມນັ້ນ ເອົາໄປໄຫ້ນຳ ມັນສົດຊື່ນ ປື້ມໃຈ ດີໃຈເຫຼືອເກີນ ເ ພາະວ່າຊີວິດທີ່ເກີດຂຶ້ນມາ ເຫັນແຕ່ ອອກຂ່າວວ່າຊັ້ນສະ ໄປເບິ່ງເຮືອນໂທລະພາບບ່ອນອື່ນ ແລະ ເຫັນເຂົາອອກຂ່າວ ເຂົາມີບ່ອນ ເຂົາເອົາ ມີຄົນເອົາໄປແຈກແບບນັ້ນ ໄດ້ຖົງປຶ້ມງາມໆເຂົ້າໄປຮອດໂຮງຮ ຽນ ແຕ່ຊີວິດໂຕເອງ ໂສ້ງກະຂາດ ເສື້ອກະຂາດ ແລ້ວມີຄົນເອົາຂອງມາແຈກແບບນີ້ ບໍ່ເຄີຍນຶກວ່າຈະໄດ້ນະ ໄດ້ແບບນີ້ລະມັນເຫຼືອ ມັນປື້ມໃຈເຫຼືອເກີນ ມັນສຸດທີ່ໃຈຈະອົດກັ້ນຄວາມດີໃຈນັ້ນໄດ້ ເພາະປຸຖຸຊົນ ດີໃຈກະໄຫ້ ເສຍໃຈກະໄຫ້ນັ້ນເອງ ນາງນ້ອຍນີ້ຈຶ່ງໄຫ້ ຝຣັ່ງໄດ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ ຕົວໂຍມ ຝຣັ່ງເປັນແບບໃດ ໄຫ້ລະເບີ ຝຣັ່ງນະ ວ່າມັນ ມັນສະເທືອນໃຈ ຟັງແລ້ວວ່າຊີວິດຄົນຄົນໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນມາ ແຄ່ໄດ້ຖົງປຶ້ມອັນນັ້ນ ຮ້ ອງໄຫ້ຈົນສະອຶກສະອື້ນ ດີໃຈກອດຖົງປຶ້ມນັ້ນໄວ້ ແລະ ຝຣັ່ງເຂົາກໍຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາກໍ ໂພຄະຊັບສົມບັດເຂົາກໍມີ ແຕ່ເຂົາກໍມີນ້ຳໃຈໄປແຈກເຄື່ອງແຈກຂອງນະ ພໍໄປເຫັນເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຍິນວ່າປື້ມ ໃຈດີໃຈ ອົດກັ້ນຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນບໍ່ໄດ້ ທີ່ໄດ້ ທີ່ໄດ້ຮັບສິ່ງຂອງຖົງປຶ້ມຫັ້ນນະ ຝຣັ່ງກໍໄຫ້ຕາມ ວ່າມັນ ປື້ມໃຈ ແລະ ມັນດີໃຈ ແລະ ກໍມັນສະເທືອນໃຈ ວ່າຊີວິດຂອງມະນຸດຄົນໜຶ່ງ ຄືມາທຸກມາຍາກແທ້ ອັນນີ້ຢາກເວົ້າໃຫ້ ຕົວໂຍມຟັງວ່າ ຜູ້ທີ່ນຳສິ່ງຂອງໄປແຈກນີ້ກໍອະນຸໂມທະນາສາທຸການ ເປັນບຸນໃນເບື້ອງໜ້ານະ ບຸນປັດຈຸບັນກໍໄດ້ ບຸນໃນເບື້ອງໜ້າກໍໄດ້ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ເຮົາມີຢູ່ນະ ຢູ່ເຢົ້າຢູ່ເຮືອນ ເປັນໂສ້ງເປັນເສື້ອ ເຮົາອາ ດຈະບໍ່ຈຳເປັນຫຍັງ ແລະ ເກັບໄວ້ຊື່ໆ ເປັນບິກ ເປັນສໍ ເປັນປຶ້ມ ເປັນຫຍັງ ຖິ້ມຊະຊຸຍຊະຊາຍ ເຂົ້ານ້ຳຊ່ຳປາ ກິນແລະຖິ້ມ ຖິ້ມແລະກິນ ກິນບໍ່ເໝິດ ໄປສັ່ງອາຫານກິນບັກຫຼາຍໆ ບໍ່ເໝິດ ຫາໄປເຮາະໄປ ຫາໄປເຮາ ະໄປທ່ຽວ ທ່ຽວປະເທດໃກ້ຄຽງ ໃຊ້ຈ່າຍເທື່ອລະ 10,000 20,000 ສາມໝື່ນ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໄປເຂົ້າຮ້ານນ້ອຍ ຮ້ານໃຫຍ່ ໄປເຂົ້າຕາມຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ກິນແຂ່ງກັນ ກິນຮ້ານອາຫານດັງໆ ສັ່ງຊຸດໜຶ່ງ ຊຸດລະສີ່ແສນ ຫ້າແສນ ຊຸດອາຫານ ແຕ່ວ່າຫາກເຮົາເກັບເງິນນັ້ນໄປແບ່ງບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ພີ່ນ້ອງຮ່ວມໂລກ ຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນ ຊື້ປຶ້ມຊື້ສໍໄປໃຫ້ເຂົານັ້ນ ໂອ້ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີຄຸນຄ່າ ເປັນປະໂຫຍດອີ່ຫຼີນະ ຄຸ

ເຮົາເປັນມະນຸດຜູ້ມີໃຈສູງ ເຮົາກໍຄວນແບ່ງປັນນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈ ຖ້າເຮົາ ເຮົາລອງນຶກເບິ່ງ ເດີໂຍມ ວ່າຊີວິດເຮົາເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ເຮົາເປັນຊີວິດທີ່ລຳບາກແບບນັ້ນ ທຸກແບບນັ້ນເນາະ ເສື້ອຜ້າຈະໃສ່ບໍ່ມີແບບ ນັ້ນ ເຂົ້າຈະກິນຈະຢາກເປັນແບບນັ້ນ ເຮືອນນອນຕອນ ດິນດອນຕອນຫຍ້າກໍບໍ່ມີ ເຮືອນຈະຢູ່ກໍຍາກແບບນັ້ນ ແລ້ວມີຜູ້ອື່ນເອົາສິ່ງຂອງມາແຈກໃຫ້ເຮົານີ້ ເຮົາຈະປື້ມໃຈຂະໜາດໃດ ເພາະຕາບໃດເຮົາຍັງມີກິ ເລດຢູ່ ເຮົາບໍ່ໄດ້ພົ້ນສະເໝີໄປວ່າເຮົາຈະເກີດມາເປັນຄົນລວຍຕະຫຼອດ ເດີໂຍມ ຈະມີຄົນມີ ຈະເປັນຄົນມີຕະຫຼອດ ບາງຊາດ ພຸດທະເຈົ້າວ່າ ເມື່ອເຫັນຄົນຕາບອດກໍຢ່າໄດ້ດູຖູກ ເມື່ອເຫັນຄົນພິກົນພິການກໍຢ່ າໄດ້ຢຽດຫຍາມ ເມື່ອ ເມື່ອເຫັນຄົນທຸກຄົນຍາກກໍຢ່າໄດ້ປະໝາດມົວເມົາວ່າເປັນຄົນທຸກຄົນຍາກ ເພາະຄົນຕາບອດກໍດີ ຄົນຫູໜວກກໍດີ ພິກົນແຂນຂາກໍດີ ຄົນທຸກຄົນຍາກກໍດີ ຊີວິດແບບນັ້ນ ກ່ອນຈະມາເປັນໂຕເ ຮົາໃນມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ເປັນມາແລ້ວ ເດີໂຍມ ເຮົາໄດ້ຜ່ານມາແລ້ວ ແລະ ຍັງຈະມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນອີກ ຕາບໃດເຮົາຍັງມີ ອະວິຊາປິດບັງຫຸ້ມຫໍ່ຈິດໃຈ ທຳໃຫ້ໂລບ ໂກດ ຫຼົງ ມົວເມົາໃນການຫຼິ້ນການກິນການນອນຢູ່ ເຮົາຈະຍັງບໍ່ພົ້ນຊີວິດແບບນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເຮົາມີສິ່ງຂອງຢູ່ ນຳໄປແຈກ ເຂົ້າປັ້ນໜຶ່ງກໍດີ ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດ ເສື້ອຜ້າຜືນໜຶ່ງກໍດີ ໂຕໜຶ່ງກໍດີ ຖ້ວຍໃບໜຶ່ງກໍດີ ການທີ່ເຮົານຳຖ້ວຍນຳບ່ວງໄປບໍລິຈາກຢູ່ວັດກໍດີ ຢູ່ ແຕ່ຫາກວັດໃດເພິ່ນມີຫຼາຍແລ້ວ ເຮົານຳໄປແຈກແກ່ຄົນທຸກຄົນຍາກນັ້ນ ມັນແຮ່ງໄດ້ອານິສົງຫຼາຍ ເພາະເຂົາຈຳເປັນ ຈະເປັນຕ້ອງໃຊ້ ແຕ່ຢູ່ວັດຢູ່ວາ ບາງສະຖານທີ່ກໍມີຫຼາຍແລ້ວ ກໍເກັບໄວ້ຊື່ໆ ແຕ່ຫາກເອົ າໄປບໍລິຈາກຄົນທຸກຄົນຍາກນັ້ນ ເຂົາໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນ ແຮ່ງມີອານິສົງຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ເດີໂຍມ ອາຕະມາໄດ້ເວົ້າມາ ຄືເຮົາເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກນີ້ ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງໄດ້ ຄືເປັນຄົນມີຖາ ນະ ເຮືອນຊານ ດິນດອນຕອນຫຍ້າ ຫາຢູ່ຫາກິນລ້ຳລວຍຕາມຖານະກຳລັງແຮງ ແຕ່ວ່າຫຼັກທີ່ຈະປະຕິບັດໃຫ້ເກີດໃນປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ຕ້ອງ ໜຶ່ງ ຕ້ອງດຸໝັ່ນຂະຫຍັນຫາ ບໍ່ກຽດບໍ່ຄ້ານ ຕື່ນເດິກລຸກເຊົ້າ ໜັກເອົ າເບົາສູ້ ເປັນຄູກະທຳໜ້າທີ່ຂອງຄູ ຕັ້ງໃຈຮຽນ ຕັ້ງໃຈເຮັດ ທຳໜ້າທີ່ການສອນ ເປັນທະຫານຕຳຫຼວດກະຕັ້ງໃຈປ້ອງກັນຊາດ ເນາະ ເວນຍາມໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນຫຼ້ອນໜ້າທີ່ ນອກຈາກມື້ນີ້ ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນຫາໄດ້ໂພຄະຊັບ ນັ້ນມາແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງເກັບມ້ຽນໃຫ້ດີ ບໍ່ໃຫ້ຖືກໄຟໄໝ້ ບໍ່ໃຫ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ບໍ່ໃຫ້ຄົນລັກຄົນປຸ້ນຄົນຈີ້ໄປໄດ້ງ່າຍ ເກັບມ້ຽນໃຫ້ດີ ບໍ່ຖິ້ມຊະຊຸເຊື່ອຊາຍ ປະການທີ 3 ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນນີ້ຈະເກີດ ຕ້ອງຄົບກັນລະຍາ ນະມິດ ມີໝູ່ເພື່ອນທີ່ດີ ເພາະຄົບຄົນພານ ພານໄປຫາຜິດ ພາ ຊວນໄປແຕ່ກິນເຫຼົ້າ ຊວນໄປແຕ່ຫຼິ້ນເບ້ຍເຈ້ຍໄພ້ ຊວນໄປແຕ່ເຂົ້າເທັກເຂົ້າບາ ຊວນໄປແຕ່ຂີ້ລັກມັກຈົກ ນີ້ຄົນພານ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງຄົບກັນລະຍານະມິດ ທີ່ດີ ກັນລະຍານະມິດທີ່ດີຕ້ອງເປັນຄົນລະອາຍຊົ່ວກົວບາບເນາະ ຮູ້ຈັກເຮັດວຽກເຮັດງານ ຮູ້ຈັກສ້າງຢູ່ທຳກິນ ຮູ້ຈັກບໍ່ໄປ ຮູ້ຈັກມີຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ຕໍ່ແມ່ ຄົບໝູ່ທີ່ດີກໍຊວນໄປແບບນັ້ນ ເຂົາເຫັນຢູ່ແບບນັ້ນ ຊີວິດເ ຮົາກໍຈະບໍ່ເປັນໂທດເປັນໄພ ເໝືອນກັບໄປຕິດຄົນທີ່ລັກມັກຈົກ ເຂົາຈັບໄດ້ແລ້ວ ກໍນຳຄວາມເດືອດຮ້ອນມາໃຫ້ອີກ ແລະປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຂໍ້ທີ່ສຸດທ້າຍກໍດັ່ງທີ 5 ກໍເວົ້າໄປກໍຄືວ່າເປັນຄົນຕ້ອງ ມາ ເຮົາຕ້ອງມາປະຢັດ ເຮົາຈະຟຸມເຟືອຍຫຼິ້ນກິນຄືເກົ່າບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ລັດຖະບານເພິ່ນກໍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດດ້ວຍການປະຢັດນີ້ ເປັນຫົນທາງໜຶ່ງ ຫາກເຮົາໄດ້ຫຼາຍ ຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍ ເປັນເດືອນໜຶ່ງ ບາງຄົນໄດ້ລ າຍໄດ້ 4 ລ້ານ 5 ລ້ານ 6 ລ້ານ 10 ລ້ານ ແຕ່ຫາກວ່າລາຍຈ່າຍມັນສູງ ມັນກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ເອົາຕົນໂຍມ ເຮົາໄດ້ເງິນເດືອນ ເດືອນລະ 5 ລ້ານ 6 ລ້ານ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະອາທິດ ຊວນໝູ່ໄປກິນດື່ມນ້ຳເມົາຫຼິ້ນ ກິນ ຫຼືໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຟຸມເຟືອຍ ມັນກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ໄດ້ສູງແຕ່ລາຍຈ່າຍມັນສູງ ມັນກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ນ້ອຍ ເອົາຕົນໂຍມ ໄດ້ເດືອນໜຶ່ງລ້ານ 2 ລ້ານ 7-8 ແສນ ແຕ່ວ່າເຮົາປະຢັດມັ ດທະຍັດ ບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ ເດືອນໜຶ່ງກໍມີເຫຼືອຢູ່ 2-3 ແສນ ມັນກໍຍັງດີກວ່າເຂົາໄດ້ຫຼາຍ ໄດ້ເປັນ 5 ແສນ ໄດ້ເປັນ 5 ລ້ານ 10 ລ້ານ ແຕ່ເດືອນໜຶ່ງບໍ່ເຫຼືອເລີຍ ບັດນີ້ບ້ານນ້ອຍນີ້ບ້ານໃຫຍ່ ອັນນີ້ລົດຜູ້ນັ້ນນີ້ລົດຜູ້ນີ້ ມັນກໍບໍ່ ເຫຼືອ ມັນກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຄັນເຮົາໄດ້ນ້ອຍຮູ້ຈັກເກັບຈັກມ້ຽນເນາະ ມັນກໍເຫຼືອໃສ່ກະເປົາດີເດ ທັງຕ້ອງປະຢັດຊ່ວຍກັນເດີ້ເປັນໂຍມເດີ້ ຊ່ວຍພັກຊ່ວຍລັດຊ່ວຍບ້ານຊ່ວຍເມືອງ ເພາະບ້ານເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍກັ ນເພື່ອຈະພັດທະນາໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແຕ່ລະຄົນນີ້ຢາກໃຫ້ຈະເລີນດ້ວຍກັນທັງນັ້ນ ຢາກໃຫ້ປະເທດຊາດຈະເລີນ ໄປເຫັນບ້ານນັ້ນ ບ້ານນັ້ນເມືອງນີ້ ກໍຢາກໃຫ້ປະເທດຊາດຈະເລີນ ແຕ່ວ່າກ່ອນຈະໃຫ້ປ ະເທດຊາດຈະເລີນ ເຮົາຕ້ອງມາຈະເລີນຕົວເອງກ່ອນ ຊີວິດເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ຈະເລີນກ່ອນ ຈະເລີນແບບໃດ ຕົວເອງກໍຕ້ອງເປັນຄົນດຸໝັ່ນ ຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ບໍ່ກຽດບໍ່ຄ້ານ ນີ້ແຫຼະເນາະ ຢາກໃຫ້ຈະເລີນອື່ນໆ ເຮົາຕ້ອງ ແຕ່ຕົວເອງບໍ່ຍອມພັດທະນາ ຢາກໃຫ້ປະເທດຊາດພັດທະນາ ຕົວເອງບໍ່ຍອມພັດທະນາ ຕື່ນສວຍ ກິນຫຼາຍ ມັກທ່ຽວ ມັກຫຼິ້ນຢູ່ຄືເກົ່າ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເພາະປະເທດຊາດ ຈະຈະເລີນ ກໍຕ້ອງອາໄສຄົນໃ ນຊາດເປັນຜູ້ພັດທະນາ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງມາພັດທະນາຕົວເຮົາກ່ອນເນາະ ພັດທະນາໃຫ້ມັນເປັນຄົນໜັກເອົາເບົາສູ້ ບໍ່ກຽດບໍ່ຄ້ານ ຄົບໝູ່ທີ່ດີໆ ປາສະຈາກໝູ່ຄູ່ທີ່ບໍ່ດີ ແລ້ວກໍເປັນຄົນປະຢັດມັດທະຍັດ ເຮົາຕ້ອງເ ປັນຄົນປະຢັດກ່ອນ ໄຟ ເຖິງແມ້ວ່າເຮົາຈະມີເງິນຈ່າຍເນາະ ແຕ່ມັນກໍເປັນການສູນເສຍພະລັງງານໂດຍເປົ່າປະໂຫຍດ ແຈ້ງແລ້ວບໍ່ປິດ ນີ້ຄືປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ແລະອື່ນໆອີກ ຕົນໂຍມເນາະ ບັດນີ້ຫາກມັນ ໄດ້ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນແລ້ວ ພະພຸດທະເຈົ້າບອກວ່າຍັງບໍ່ພໍ ຂະໜາດໄດ້ແຕ່ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ບາງຄົນວ່າເຮົາມີໂພຄະຊັບແລ້ວ ພໍແລ້ວນະ ຊ່ຳນີ້ແລ້ວ ຫຼິ້ນກິນຊ່ຳນີ້ແລ້ວພໍ ພະພຸດທະເຈົ້າວ່າ ປຽບສະເໝືອ ນເປັນຄົນມີຕາເບື້ອງດຽວໄດ໋ຕົນໂຍມ ຫາກເຮົາມີໂພຄະຊັບແລ້ວ ຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍຢູ່ໃນໂລກນີ້ຢ່າງດຽວ

ເຂົ້າວັດຟັງທຳ ຕັກບາດຢາດນ້ຳ ເວລາເພິ່ນມີບຸນມີທານວັນນັ້ນວັນນີ້ ຕ້ອງຮູ້ຈັກບໍລິຈາກທານ ຊ່ວຍເຫຼືອເຈືອຈານ ເຫັນຄົນທຸກຄົນຍາກນຳບ້ານ ຄົນພິການ ພົງທົງປົງ ຫຼືຄົນທຸກຄົນຍາກບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໜ້າ ຮ້ອນໜ້າໜາວ ໜ້າຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ເອົາຜ້າຫົ່ມໄປບໍລິຈາກ ກິນທານ ດັ່ງທີ່ວ່າມານີ້ນະ ໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດໃນເບື້ອງໜ້າ ປະໂຫຍດໃນເບື້ອງໜ້າເກີດຂຶ້ນ ຫາກເຮົາບໍ່ກິນບໍ່ທານ ຊັບເຫຼົ່ານັ້ນ ສຸດທ້າຍຕິດຕາຍໄປກໍບໍ່ຕິ ດຕົວໄປ ເພາະຊັບທີ່ມີຢູ່ນີ້ ເປັນປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ ຫາກເຮົາບໍ່ເອົາຊັບນັ້ນມາແບ່ງກິນແບ່ງທານ ສ້າງທານທຳບຸນໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ ປຽບສະເໝືອນຊາວນາທີ່ມີເຂົ້າຢູ່ໃນເ ລົ້າຕວຍ ຫາກເຮົາ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງນັ້ນ ຮັບມໍລະດົກ ມໍລະດົກ ຈາກພໍ່ຈາກແມ່ ຈາກຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ມີເຂົ້າຢູ່ໃນເລົ້າແລ້ວ ດີໃຈວ່າເຮົາມີດິນດອນຕອນຫຍ້າ ແລ້ວບໍ່ຊື້ບໍ່ຂາຍຫຍັງຕໍ່ ມີແຕ່ກິນເຂົ້າຢູ່ໃນເລົ້າ ມີແຕ່ໃຊ້ຊັ ບສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນ ສຸດທ້າຍມັນກໍໝົດໄປ ໝົດໄປ ສຸດທ້າຍກໍໝົດອີ່ຫຼີແຫຼະ ກິນຢູ່ເລື້ອຍ ເໝືອນກັບລູກເສດຖີຄົນໜຶ່ງ ພໍ່ແມ່ມີໂພຄະຊັບ ໄດ້ດື່ມກິນຟຸມເຟືອຍ ພໍ່ແມ່ຕາຍຈາກ ດື່ມກິນຟຸມເຟືອຍ ຫຼິ້ນການສະພາ ສຸດທ້າຍເຮືອ ນກໍຕ້ອງຂາຍ ດິນກໍຕ້ອງຂາຍ ສຸດທ້າຍຕົວເອງບໍ່ມີເງິນຫຍັງເລີຍຕິດໂຕ ໝົດອັນຈົນ ໝູ່ກໍຫາຍ ເພື່ອນກິນນັ້ນພໍ ນັ້ນມີຫຼາຍ ແຕ່ເພື່ອນຕາຍຫາຍາກເດ້ເນາະ ຍາມເຮົາມີບໍ່ອຶດ ຍາມເຮົາບໍ່ມີລຳບາກເນາະ ຫາໝູ່ຈະ ເບິ່ງກໍຍັງຍາກເດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງຮູ້ຈັກແບ່ງກິນແບ່ງທານເດີ້ທ່ານໂຍມເດີ້ ມີໂພຄະຊັບ ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນຫາ ບໍ່ກຽດບໍ່ຄ້ານ ຮັກສາໃຫ້ດີແລ້ວ ຄົບກັນລະຍານະມິດ ໄດ້ໂພຄະຊັບມາແລ້ວ ຕ້ອງຮູ້ຈັກແບ່ງກິນແບ່ງທານ ຫຼື ເຮົາບໍ່ມີຫຼາຍ ເຮົາກໍໄປຊ່ວຍເຫື່ອ ຊ່ວຍ ຊ່ວຍແຮງເນາະ ເນາະ ໄປປັດກວາດເຊັດຖູ ລ້າງຖ້ວຍລ້າງບ່ວງເນາະ ຢູ່ວັດຢູ່ວາ ເວລາເພິ່ນມີບຸນຜະເຫວດ ບຸນກະຖິນ ບຸນປະຕິບັດທຳ ຢ່າງເຊັ່ນ ວັດປ່າດົງໝາກຄາຍ ນີ້ຈະຈັດງານປະຕິບັດທຳ ເຮົາຈະໂຍມຜູ້ມີສັດທາ ເພິ່ນກໍໄປກວາດໃບໄມ້ຊ່ອຍເນາະ ໄປອະນາໄມຊ່ອຍເນາະ ປັດກວາດເຊັດຖູ ວັດກວ້າງນີ້ ວັດ 6 ເຮັກຕາ ຈັ່ງຊີ້ ກ່ອນຊິ ປັດໃຫ້ມັນ ອ່າ ສະອາດໄດ້ກໍຕ້ອງອາໄສ ກຳລັງຄົນ ໄປປັດໄປກວາດ ຫຼື ວັດອື່ນໆແຫຼະ ເພິ່ນເຮັດບຸນເຮັດງານ ກວາດສາລາ ຖູສາລາ ລ້າງຫ້ອງນ້ຳຫ້ອງທ່າ ດີໝົດ ໂຍມເນາະ ນີ້ກໍຄືເປັນຊັບ ອະລິຍະຊັບທີ່ຕິດຕົວໄປໃນເບື້ອງໜ້າ ສະນັ້ນເຮົາເກີດຂຶ້ນມາໃ ນໂລກນີ້ ຂໍໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດໃນ 2 ຢ່າງເດີ້ທ່ານໂຍມເດີ້ ປະໂຫຍດປັດຈຸບັນກໍໃຫ້ໄດ້ ປະໂຫຍດໃນເບື້ອງໜ້າ ເມື່ອເຮົາລະໂລກນີ້ໄປແລ້ວກໍໃຫ້ມັນໄດ້ ຢູ່ໃນໂລກນີ້ກໍໃຫ້ມັນໄດ້ປະໂຫຍດ ເມື່ອເຮົາລະໂລກນີ້ໄປ ແລ້ວກໍໃຫ້ມັນໄດ້ປະໂຫຍດ ບາງຄົນອາດຈະສົງ ສົງໄສວ່າ ເອ ຕາຍແລ້ວຈະໄດ້ໄປເກີດຢູ່ບໍ ເບິ່ງໃຈເຮົາຕວຍໂຍມ ມີໂລບບໍ ໂກດບໍ ຫຼົງບໍ ຄັນໃຈຍັງມີໂລບໂກດຫຼົງ ນັ້ນແຫຼະເປັນເຊື້ອຈະທຳໃຫ້ໄປເກີດ ປຽບສ ະເໝືອນເຊື້ອເຂົ້າປູກທີ່ມັນຍັງດີຢູ່ຕວຍໂຍມເດີ້ ອ່າ ຈະຕ້ອງໄປເກີດແນ່ນອນ ອັນນັ້ນບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ເພາະຍັງມີເຊື້ອຢູ່ ເຮົາມີຮາກແກ້ວ ຮາກແກ້ວຄືໂລບໂກດຫຼົງນີ້ທຳໃຫ້ໄປເກີດ ແຕ່ມັນເປັນນາມມະທຳ ເປັນ ນາມ ເປັນຈິດ ຈິດຄືຄວາມນຶກຄິດນີ້ ເຮົາຕວຍໂຍມ ນຶກໄປຫາດວງຕາເວັນຕິ ນຶກໄປຫາທາດຫຼວງຕິ ນຶກໄປໄດ້ ແຕ່ຜູ້ໃດເຫັນໂຕລະ ບໍ່ນະ ສັນໃດນີ້ ໂຕຈິດນີ້ນະ ມັນໄປເກີດມັນກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດເຫັນເນາະ ແຕ່ເຮົາຮູ້ໄດ້ ເຫັນໄດ້ສະເພາະບຸກຄົນ ເຫັນໄດ້ສະເພາະໂຕເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ ໄດ້ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ປະໂຫຍດໃນເບື້ອງໜ້າ ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ເປັນຜູ້ມີຕາທັງສອງເບື້ອງ ເບື້ອງໜຶ່ງປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ ເບື້ອງໜຶ່ງໃນ ປະໂຫຍດເບື້ອງໜ້າເນາະ ແລ້ວກໍຈະມີຄວາມສຸກທັງໃນໂລກນີ້ ແລະ ໂລກໜ້າ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະຈົບລາຍການ ຂໍປະກາດເນາະ ຂ່າວງານປະຕິບັດທຳ ຕອນນີ້ກໍຢູ່ວັດສຳປັກແຮດເນາະ ຢູ່ບ້ານໜອງແທແດ່ເນາະ ແ ຖວຮ່ອງມັງ ແລ້ວວັນທີ 28 ເນາະ ອ່າ ຈະມີງານປະຕິບັດທຳຢູ່ທີ່ວັດປ່ານາທົ່ມເນາະ ບ້ານນາທົ່ມ ຄືວັດພະອາຈານຫຸມແພງ ຈະເລີ່ມວັນທີ 28 ເນາະ ອ່າ ແລ້ວກະສູດຂ້າມປີພ້ອມເນາະ ພໍ່ແມ່ໂຍມຜູ້ໃດມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກໄປຮ່ວມສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ປະຕິບັດທຳຂ້າມປີເນາະ ມີວັດດຽວນີ້ແຫຼະເນາະ ຢູ່ເຂດນີ້ເນາະ ກະໄປເນາະ ຢູ່ ວັດປ່ານາທົ່ມເນາະ ເພິ່ນຊິເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 28 ເນາະ ແລ້ວກະສູດຂ້າມປີເລີຍເນາະ ກ ະໄປຕໍ່ປີໃໝ່ວັນທີ 2 ນະ ກະຕັກບາດຢາດນ້ຳນະ ຖ້າອາຕະມາຈຳບໍ່ຜິດນະ ປະມານແຫຼະວັນທີ 2 ເນາະ ນັ້ນເອົາ ຍາດໂຍມເນາະ ອ່າ ຜູ້ໃດມີສັດທາກໍໄປຮ່ວມງານປະຕິບັດທຳ ຈຳສິນພາວະນາ ເສີມສ້າງບຸນບາລ ະມີປີໃໝ່ເນາະ ອ່າ ສ່ວນວັດປ່າດົງໝາກຄາຍເຮົາກໍແລ້ວໄປວັນທີ 18 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ອ່າ ກະ ຖືວ່າເປັນການສ້າງສົມບຸນບາລະມີເພື່ອຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນເນາະ ທັງໃນໂລກໜ້າ ແລະ ໂລກ ອ່າ ຕໍ່ໆໄປ ຈົນເ ຖິງທາງແຫ່ງຄວາມພົ້ນທຸກນັ້ນແຫຼະ ເຮົາຕ້ອງສ້າງບາລະມີນີ້ແຫຼະເນາະ ທຳບຸນທຳກຸສົນນະ ເປັນ ຈະເປັນສະສົມບຸນບາລະມີໄປເນາະ ອ່າ ດັ່ງນັ້ນ ວັນນີ້ອາຕະມາພາບ ພະແກ້ວປະຈັນ ໄດ້ມາອອກລາຍການ ອ່ າ ທຳມະ ກໍຄິດວ່າເໝາະສົມຄວນແກ່ເວລາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຝາກໄວ້ໃຫ້ຍາດໂຍມໄວ້ເປັນຂໍ້ຄິດວ່າ ຊີວິດເຮົາເກີດຂຶ້ນມາ ບໍ່ແມ່ນເກີດມາແຕ່ໂລກດຽວ ຊາດດຽວ ມັນຍັງມີມື້ອື່ນ ມັນຍັງມີອາທິດໜ້າ ຍັງມີເດືອນໜ້າ ມີປີ ໜ້າເນາະ ຖ້າຜູ້ໃດມີໂພຄະຊັບແລ້ວ ກິນແຕ່ໃນມື້ນີ້ ເດືອນນີ້ ປີນີ້ ເດືອນໜ້າ ປີໜ້າ ມັນຍັງກໍບໍ່ໄດ້ຕຽມໄວ້ ເຮົາພໍຮອດປີໜ້າເດືອນໜ້າ ເຮົາຈະທຸກລຳບາກແນ່ນອນ ນັ້ນກໍໃຫ້ເກີດມາແລ້ວມີຕາສອງເບື້ອງ ເບື້ອງໜຶ່ງ ເບິ່ງໂລກໃນປັດຈຸບັນ ເບື້ອງໜຶ່ງເບິ່ງໂລກໃນ ອ່າ ເບື້ອງໜ້າ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍອຳນວຍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານໂຍມເຮົາ